SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ຕອນເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ໆ ໂຄວິດທີ່ເປັນກັນຢູ່ໃນລາວມີມໍ່ຢອມແຢມ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີທະວີຂຶ້ນໄວເຕີບ ແຕ່ບັດນີ້ ຍ້ອນສາຍພັນເດລຕາເຂົ້າໄປອາລະວາດສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປາກົດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ແນວໂນ້ມເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນແມ່ນວ່າເປັນໜ້າຢ້ານກົວນຳເຕີບ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໄດ້ບັນຍັດກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ ຽວກັບລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດມາແລ້ວຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍຕໍ່ມັນຍາວອອກ ຮອດວັນທີ 3 ສິງຫາ 2021 ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕອນນີ້ເນາ ະ ທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກະໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໃນການໃຊ້ມາດຕະການລັອກດາວຕໍ່ໄປອີກ 15 ມື້ເນາະ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດສິບເກົ້າ ກະເດີມກະປະກ າດຫວ່າງວັນທີ 4 ກໍລະກະດາ ລະກະສິ້ນສຸດລົງວັນທີ 22 ກໍລະກະດາ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ກະໄປສິ້ນສຸດລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2021 ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ນາງ ທິພາກອນ ຈັນທະວົງສາ ລອງຫົວໜ້າສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວກະຍັງຄົງໜ້າວິຕົກກັງວົນ ແລະ ແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍກະຍັງເດີນທາງກັບສາທາ ລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກມື້ ທຳໃຫ້ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາລັອກດາວ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດລອບໃໝ່ອອກໄປອີກຈົນເຖິງວັນທີ 3 ສິງຫານີ້ເນາະ ການປ ະກາດໃຊ້ມາດຕະການລັອກດາວເທື່ອນີ້ກະມີການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການບາງສ່ວນ ແມ້ວ່າບາງສ່ວນກະຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງທໍ່ເກົ່າຢູ່ ເຊັ່ນວ່າ ຟິດເນັດໃນຮົ່ມ ລະກະກາງແຈ້ງ ລວມເຖິງສະໜາມກິລາຕ່າງໆ ໃ ນແຂວງທີ່ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດພະຍາດໃນຊຸມຊົນນັ້ນ ກະສາມາດກັບມາເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ສະຖານປະກອບການປະເພດລ້ານນ ວດກັບສະປາໃນແຂວງທີ່ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດພະຍາດ ກະສາມາດກັບມາເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ແຕ່ວ່າທັງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ລັບບໍລິການນີ້ ກະຕ້ອງໄດ້ລັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ໂດດກ່ອນ ກໍແນ່ນອນລະ ເພິ່ນມີມາດຕະການຕ່າງໆ ລະກະມີການຜ່ອນຄາຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ບ່ອນໃດທີ່ວ່າບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ລະກະໄປຫຼິ້ນກິລໍກິລາໄດ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆນີ້ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຊິ ເຄັ່ງຄັດປານໃດກໍຕາມ ຫຼືວ່າມີການໂຍະຍານແດ່ກໍຕາມຊີ້ນະ ພະຍາດເດລຕານີ້ ມັນອາລະວາດລາວນີ້ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຖືເປັນສິ່ງທີ່ວ່າເບົາບາງ ວ່າຈັ່ງ ມັນເອົາອີ່ຫຼີ ລະກະແນວໂນ້ມທີ່ວ່າຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄ ລຍະນີ້ ໃນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນະ ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນທະວີຂຶ້ນໄປໜ້າເລື້ອຍໆ ທີ່ວ່າເປັນໜ້າຢ້ານກົວ ແລ້ວທາງການລາວເພິ່ນມາຕໍ່ຍາວອອກນີ້ນະ ເລື່ອງລັອກດາວນີ້ກໍ ລະເພິ່ນໄ ດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງແດ່ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າມີການໃຫ້ໜ້າກາກອະນາໄມຟຣີບໍ່ ຫຼືວ່າມີການກວດຕິດຕາມເບິ່ງວ່າມີການປະຕິບັດຕາມກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງຈິງຈັງຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມີແຕ່ເອົາໄມ້ມາກັ້ນຖະໜົນ ລະກະນັ່ງພາຍປືນອາກາ ສູບຢາປົກໆຢູ່ ມັນເປັນແນວໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ເບິ່ງໃນໃນໃນຂ່າວ ໃນຢູທູບ ໃນອອນລາຍຕ່າງໆເນາະ ກະເຫັນວ່າມີທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ມີການອອກປະຊາສຳພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອ ງເນາະ ໂດຍລົດຂະຫຍາຍສຽງ ກະຫໍກະຈາຍຂ່າວຕາມທີ່ຕ່າງໆເນາະ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກະຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ນີ້ຄອຍກວດຄວາມລຽບລ້ອຍ ລະກະ ເອີ ແນະນຳປະຊາຊົນທີ່ອອກມາແລ້ວກະໃຫ້ຟ້າວກັບ ເພື່ອທີ່ ມາຊື້ເຂົ້າຊື້ຂອງ ລະກະໃຫ້ຟ້າວກັບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເຫັນ ເຫັນປະຈຳຢູ່ ແຕ່ວ່າ ພວກເພິ່ນມີໜ່ວຍແພດຕ່າງໆ ຄືຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຢູ່ຕາມຕຳບົນຕ່າງໆນີ້ ອອກໄປປະຊາສຳພັນ ໝາຍເຖິງວ່າ ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາ ເຈົ້າຫັ້ນມີຄວາມປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ນີ້ມີຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ຍ້ອນສາຍພັນເດລຕາ ກະກະເລີຍວ່າບໍ່ເຮັດບໍ ແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຂະເຈົ້າກະເຮັດກະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເນາະ ກະເຫັນມີການນັ່ງລົດປະຊາສຳພັນໄປຕາມ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ທາງ ສື່ຕ່າງໆທີ່ເປັນຂອງລັດ ລະກະຊິມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງ ທາງວິທະຍຸ ທາງໂທລະທັດ ລະກະທາງຫໍກະຈາຍຂ່າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຫຼິ້ນໆເນາະ ເດລຕານີ້ນາ ຍົກ ຕົວຢ່າງປະເທດຫວຽດນາມນີ້ກະລັອກດາວເມືອງໄຊງ່ອນແລ້ວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ລະປະເທດໄທນີ້ກະແມ່ນວ່າ ຖືວ່າຮ້າຍແຮງ ໃນການເປັນໂຄວິດ-19 ອັນເນື່ອງມາຈາກສາຍພັນເດລຕານີ້ ວ່າຊັ້ນເ ຖາະ ຍ້ອນທີ່ວ່າສາຍພັນເດລຕາມາຢ້ຽມຢາມເມືອງໄທນີ້ ລະມັນກໍມັກ ລະມັນກໍອາລະວາດພ້ອມນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງໄດ໋ວ່າສະຖານະການ ສະຖານະພາບ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາໃນປະເທດ ໄທໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນ ມັນຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນໃດ ຫຼືວ່າສະພາບໃດແລ້ວເນາະ ເຖິງມື້ນີ້ເນາະ ກະຄືມື້ນີ້ ເຊົ້າມື້ນີ້ ກະຖືວ່າເປັນມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍເນ່ຍ ເຖິງ 14,515 ຄົນເນາະ ກະຖືວ່າມີ ມີຈຳນວນຫຼາ ຍ ກະຫຼາຍ ຫຼາຍກວ່າທຸກມື້ທີ່ຜ່ານມາ ກະຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນເກີນມື້ລະໝື່ນນີ້ມາປະມານ 5 6 6 7 ມື້ແລ້ວເນາະ ມັນ ມັນແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າປະເທດໄທນະ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າ ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄທນີ້ ສະສົມມານີ້ປະມານ 300,000 ປາຍແລ້ວແມ່ນບໍ່ ສະສົມມາໃນຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາເນາະ 430,000 ປາຍແລ້ວ ປ໊າດໂທ້ ເກືອບເຄິ່ງລ້ານລະ ມັນຊິບໍ່ໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນກັບອິນໂດເນເຊຍຊະບໍ ເພາະວ່າອິນໂດເນເຊຍນີ້ ຕາຍຫ່າຕາຍຫາມເ ປັນຫຼາຍແທ້ໆໄດ໋ ກະທັງທີ່ວ່າມີການສັກຢາຊີໂນຟາມກະຕາມແຕ່ ແລະໃນປະເທດໄທ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ມັນກະເກີດມີຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ລະປະຊາຊົນອອກປະທ້ວງຈັ່ ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ປະທ້ວງປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ລະກະມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງບັນຫາຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງໜຶ່ງຢາກຊາບນີ້ ມັນມີຂ່າວຊ່າກັນ ຫຼືວ່າຊິເປັນ Fake News ບໍ ຫຼືວ່າການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອແບບລວງຫຼອກບໍ ວ່າທາງການ ໄທນີ້ບໍ່ຮັບປິ່ນປົວຄົນລາວທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທແລ້ວ ອັນນີ້ມັນແມ່ນແທ້ບໍ ບໍ່ມີຂ່າວຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຄືຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍນີ້ຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຄົນລາວ ຄົນຕ່າງຊາດ ລັດຖະບານໄທນີ້ກະໃຫ້ການຮັ ກສາກັນທຸກເຊື້ອຊາດເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ຈຳນວນມັນ ມັນຫຼາຍເນາະ ຂ່າວທີ່ຜ່ານມາວັ່ງ 2-3 ມື້ ກະມີລົ້ມກາງຖະໜົນ ລະກະເສຍຊີວິດ ຫຼືວ່າຕາຍ ກະເປັນຄົນໄທເນາະ ລະມີການດູແລກັນ ຄືຖ້າຜູ້ໃດເປັນ